ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ຄົນທີ່ກຳລັງຈະຕາຍຢູ່ໃນລັດຄວີນສແລນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າລູກຂອງຕົນຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕົນໃນເມື່ອໃດກັນແທ້ ອິດສະຣາແອນມີຄວາມສຳພັນກັບປະເທດອາຣັບອີ ກປະເທດໜຶ່ງ ອົດສະເຕຣເລຍຕີຄຣິກເກັດຊະນະປະເທດອັງກິດ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະຕາຍຢູ່ໃນລັດຄວີນສແລນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຍັງບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບວ່າລູກໆຂອງຕົນຈະໄປຢ້ຽມຢາມຕົນໄ ດ້ໃນເມື່ອໃດກັນແທ້ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນຊາຍແດນ Queensland New South Wales ມາກ ຄີນ ອາຍຸ 39 ປີ ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ Queensland ຢູ່ໃນເວລານີ້ ຍ້ອນເປັນມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະຕາຍຍ້ອນ ນີ້ແມ່ນມະເຮັງສະໝອ ງ ທີ່ເປັນອາການອັນໜຶ່ງທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກ Queensland ອ່ອນນ້ອມລົງ ແລະ ຕົກລົງໃຫ້ລູກໆຂອງທ່ານສີ່ຄົນຂ້າມຊາຍແດນ Queensland New South Wales ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານແລ້ວ ແລະ ປວງຊົນກໍມີກາ ນຫາເງິນຫາຄຳຈາກສາທາລະນະຊົນເອົາລູກນັ້ນໄປ ແລະ ເພື່ອເສຍຄ່າຄວາຣັນທີນ ເງິນນັ້ນຫາໄດ້ແລ້ວເຖິງຫຼາຍກວ່າ 230 ພັນໂດລາ ແຕ່ຍັງມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບວ່າການຈະໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ຄວນເປັນແບບໃດກັນແທ້ ໃນເວລານີ້ ການຢ້ຽມຢາມນັ້ນແມ່ນຈະເປັນໄປໃນແບບນຸ່ງເຄື່ອງ PPE ເຄື່ອງປ້ອງກັນພະຍາດແບບເຕັມສ່ວນ ແລະ ລູກໆນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງກັບຜູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນ ທາງການສາທາລະນະ ສຸກລັດ Northern Territory ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄວນລະມັດລະວັງ ເມື່ອຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ລັດດັ່ງກ່າວກຳລັງກະຕຽມການຈະເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຄົນຂອງຊິດນີ ລັດ New South Wales Northern Territory ຈະຍົກເລີກສະຖານະພາບຂອງຊິດນີທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນເຂດອັນຕະລາຍ ນີ້ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2020 ຖ້າຫາກວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ຍັງມີໜ້ອຍຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ໄມເຄິລ ຄິດ ຮອງຜູ້ນຳພະນັກ ງານການແພດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ຖືກຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນໃນການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເອີ່ຍວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າການທຳລາຍ ບ່ອນທີ່ເປັນສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍໃນລັດ Western Australia ຈະບໍ່ມີຂຶ້ນໄດ້ອີກຈັກເທື່ອ ນີ້ເປັນດັ່ງນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຖ້ຳຕ່າງໆ ນະທີ່ Juukan Gorge ຖືກລະເບີດເພື່ອການຂຸດແຮ່ທາດໃນເດືອນ 5 ສາກົນແລ້ ວນີ້ ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ອັນໃຫຍ່ໂຕ ຄື Rio Tinto ປະກາດອອກມາແລ້ວວ່າ Jean Sébastien Jacques ຜູ້ນຳຄະນະບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ທາງການຂັ້ນສູງອີກສອງທ່ານ ຈະລາອອກຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄົນພື້ນ ເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ເຜົ່າປູຕູ ກູນຕີ ກູນຣາມາ ແລະ ປິນກູຣາ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຕິຊົມຫຍັງກ່ຽວກັບການຊີ້ຂາດຂອງ Rio Tinto ນັ້ນ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າຈະປະສານກັນກັບ Rio Tinto ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເຈມີ ໂລວີ ຜູ້ນຳການບໍລິຫານ National Native Title Council ຂອງຄົນ ພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ດີໃຈນຳກັບການຈະລາອອກນັ້ນ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າຕ້ອງມີການເຮັດ ມີການກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຄະນະແວດລ້ອມຕ່າງໆຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Berejiklian ທີ່ໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນເພື່ອໂຕໂ ຄອາລາ ໃນຂ່າວທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນກັບພັກ National Party ຂອງລັດ New South Wales ພັກ National Party ຂອງລັດ New South Wales ນາບຂູ່ຈະຂັດຄ້ານການປົກປ້ອງໂຕໂຄອາລາ ໂດຍອ້າງວ່ານະໂຍບາຍການປົກປ້ອງດັ່ງກ່າວຂອງລັດ New South Wales ສາມາດເສຍຫ າຍຊາວກະສິກອນ ແຕ່ແລ້ວກໍຖອຍອອກໄປຈາກການນາບຂູ່ນັ້ນແລ້ວ Stuart Blanch ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ World Wildlife Fund Australia ເວົ້າວ່າ ນັ້ນ ເປັນຂ່າວອັນຈົບດີສຳລັບພົນລະເມືອງຂອງໂຕໂຄອາລາ ໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງຂອງລັດ ຖະບານລັດ New South Wales ເຫັນວ່າ ໂຕໂຄອາລາ 5,000 ໂຕຕາຍໄປຍ້ອນໄຟປ່າໃນຍາມຮ້ອນປີກາຍນີ້ ແລະ ມີການກະຕວງວ່າມັນຈະສູນພັນໄປໃນປີ 2050 First Aid Day ກິດຈະການສຸກເສີນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົ່ງໄປຮຽນຮູ້ເຕັກນິກໃນການຊົດຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ໃນມື້ນີ້ວັນເສົາທີ 12 ກັນຍາ 2020 ແມ່ນມື້ World First Aid Day ວັນປະຖົມພະຍາບານໂລກ ໃນຂັ້ນໂລກ ອົດສະຕຣາເລຍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄົນໜ້ອຍທີ່ສຸດໄປຮ່ ຳໄປຮຽນ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກຫັດ First Aid ອີງຕາມການສຶກສາເບິ່ງໂດຍກາແດງຂອງປີ 2017 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງນ້ອຍກວ່າ 5 ເປີເຊັນ ມີຄວາມຕຽມພ້ອມກັບການຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ St John Ambulance New South Wales ເວົ້າວ່າ ວິກິດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໝາຍເຖິງວ່າມັນເປັນເວລາອັນສຳຄັນກວ່າເມື່ອໃດໆ ທີ່ຈະຮ່ຳຈະຮຽນປະຖົມພະຍາບານ ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 30 ພັນຄົນ ປະສົບກັບການທີ່ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນຢູ່ນອກໂຮງພະຍາບານໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີ ໂດຍມີຄົນລອດຕາຍໄດ້ເຖິງນ້ອຍກວ່າ 9 ເປີເຊັນ ວິທີການອັນຖືກຕ້ອງໃນການປະຖົມພະຍາບານ ເປັນການທະວີຈຳນວນ ຄົນຖືກຊ່ວຍໄວ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ປະເທດອາຣັບບາເຣນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບປະເທດ United Arab Emirates ໃນການມີຄວາມສຳພັນກັບປະເທດອິດສະຣາແອນ ໂດນັລ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະກາດເລື່ອງ ນີ້ອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດບາເຣນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາແອນແລ້ວ ບາເຣນກໍຈະໄປມີໜ້າຢູ່ໃນພິທີ United Arab Emirates ແລະ ປະເທດອິດສະຣາແອນຮັບຮູ້ກັ ນຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 15 ຈະມາເຖິງນີ້ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດບາເຣນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາແອນ ຈະເຊັນສັນຍາປະກາດສັນຕິພາບກັນ ຂຶ້ນໃນພິທີດັ່ງກ່າວນັ້ນດ້ວຍ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ບາເຣນ ແລະ ອິດສະຣາແອນ ເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຈະພະຍາຍາມຢູ່ຕໍ່ໄປ ເພື່ອຈະມີຄວາມສຳເລັດກັບເງື່ອນໄຂອັນມີເຫດມີຜົນ ລະອຽດ ແລະ ອຳມະຕະ ສ ຳລັບການຂັດແຍ້ງກັນອິດສະຣາແອນ ປາເລສຕິນ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອິນເດຍຕົກລົງກັນ ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງທະຫານໃນຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັນໃນຊາຍແດນນັ້ນຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນສຶກສົງຄາມ ໃນເຂດດາລັກ ທີ່ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໂຕ້ຖຽງຂັດແຍ້ງກັນເອົາຢູ່ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທັງຈີນ ແລະ ອິນເດຍຍິງປືນເປັນສັນຍານເຕືອນກັນໃນ Ladakh ທີ່ເປັນເຫດກ ານອັນແລກໆທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນໄລຍະ 45 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທັງກໍມີການກ່າວຫາກັນວ່າມີການລ່ວງລະເມີດຊາຍແດນນັ້ນດ້ວຍ ທັງກະຊວງຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປ່ອຍຂໍ້ຄວາ ມຮ່ວມກັນອອກມາວ່າ ສະຖານະການໃນຊາຍແດນນັ້ນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກິລາ ໃນດ້ານຕີຄຣິກເກັດ ທີມຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຊ ະນະປະເທດອັງກິດໄດ້ 19 ຣັນ ຢູ່ທີ່ແມນເຊັສເຕີ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນຮອບແລກ ໃນເກມ Three Game One Day International ປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ 294 ຣັນ ໂດຍເສຍວິກແກັດໄປ 9 ວິກແກັດ ໂດຍເປັນຜູ້ຕີກ່ອນ ແຕ່ປະເທດອັງກິດດັນຄືນໄດ້ພຽງ ແຕ່ 275 ຣັນເທົ່ານັ້ນ